بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكىدە مېھرىبان خىزمىتىڭلاردا. دۈشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزدا ئاۋال ئاڭلايدىغىنىڭلار ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتكە دائىر قىسقا خەۋەرلەر، ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە

چېخىيە كېڭەش پالاتا ئەزاسى پاۋېل فىشېر چېخىيە كېڭەش پالاتاسىدا ئۆتكەن ھەپتە چاقىرىلغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى گۇۋاھلىق يىغىنىدىن چېخىيە ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارتا چەكلەش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتىشى زۆرۈرلۈكىنى كۆرۈپ يەتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن چېخىيە كېڭەش پالاتاسىنىڭ تاشقى ئىشلار مۇداپىئە ۋە بىخەتەرلىك كومىتېتى يىگىرمىنچى ئۆكتەبىر پالاتا ئەزاسى پاۋېل فىشېر ۋە جېررى ئوبېرفالزېرنىڭ ساھىبخانلىقىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ نۆۋەتتىكى يۈزلىنىشى ھەققىدە گۇۋاھلىق يىغىنى ئۆتكۈزگەن گۇۋاھلىق يىغىنىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە گۇۋاھلىق بەرگەن ئىدى پاۋېل فىشېر يىگىرمە بىرىنچى ئۆكتەبىر ئېكس يەنى بۇرۇنقى تىۋىتېر ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنى ھەققىدە توختىلىپ بۇ يىغىندا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە بېيجىڭنىڭ سىستېمىلىق باستۇرۇشى ياۋروپا ۋە ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئالاقىدار جىنايىي قىلمىشلاردىن داۋاملىق پايدىغا ئېرىشىۋاتقانلىقىغا ئائىت بىرىنچى قول گۇۋاھلىقلارنى ئاڭلىغانلىقىنى بىلدۈرگەن پاۋېل فىشېر ئېكستىكى سۆزىدە بۇ شىركەتلەرنىڭ ھازىرغىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدىلىنىشى ئۇلارنى جاۋابكارلىققا تارتىش ۋە چېخىيە بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ قانۇننى ئىجرا قىلىشىنى كۈچەيتىش سوئالى پەيدا قىلغان ئۇ مۇنداق دېگەن كوممۇنىست خىتاينىڭ لاگېرلاردىكى ئۇيغۇر قۇللار ئەمگىكىدىن پايدا ئېلىشىنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ ياۋروپادا قۇللار ئەمگىكىدىن پايدىلىنىدىغان تىجارەتچىلەرگە يول قويماسلىق كېرەك ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە خىتايدا ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ئۇيغۇرلارنى زورلۇق بىلەن ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش داۋاملاشماقتا ئىكەن چېخىيە كېڭەش پالاتاسىنىڭ مەزكۇر گۇۋاھلىق يىغىنى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئامېرىكىغا چىقارغان ئېكسپورت مەھسۇلاتى كۆرۈنەرلىك ئازىيىپ ياۋروپاغا چىقارغان ئېكسپورتى تېز ئېشىۋاتقان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تېخىمۇ كەسكىن تەدبىرلەرنى قوللىنىپ ئۇيغۇر رايونىدىن كېلىدىغان مەھسۇلاتلارنى چەكلەش چۇقانلىرى كۈچىيىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلگەن يىگىرمىنچى ئۆكتەبىر ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر گۇۋاھلىق يىغىنىدا ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر شاھىتلار ۋە مۇتەخەسسىسلەر گۇۋاھلىق بەرگەن مۇۋەققەت پاكىستان باش مىنىستىرى ئەنۋەر ئۇل ھەق كاككار يىگىرمىنچى ئۆكتەبىر ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولغان ھەمدە جۈمە نامىزىنى ئۈرۈمچىدە ئوقۇغان خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە كاكارنىڭ ما شىڭرۇي بىلەن كۆرۈشكەندە خىتاينىڭ شىنجاڭ مەسىلىسىدىكى ھەققانىي مەيدانىنى قوللايدىغانلىقى، شۇنداقلا تېررورلۇققا خىتاي بىلەن ئورتاق زەربە بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنلىكى قەيت قىلىنماقتا. پاكىستاننىڭ مۇۋەققەت باش مىنىستىرى كاكار شى جىنپىڭنىڭ ئۆتكەن ھەپتە بېيجىڭدا چاقىرغان ئۈچىنچى نۆۋەتلىك بىر بەلباغ بىر يول يىغىنىغا قاتنىشىپ، ئارقىدىنلا ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولغان ئىككىنچى چەت ئەل رەھبىرىدۇر. ئۆتكەن ھەپتە ئوخشاش بىر ۋاقىتتا قازاقىستان پىرېزىدېنتى توقايېفمۇ ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇپ، ماشىڭرۇي ۋە ئەركىن تۇنىيازلار بىلەن كۆرۈشكەنىدى. ھالبۇكى، بۇ ئىككى دۆلەت ئۆتكەن ھەپتە غەرب ئەللىرىنى ئاساس قىلغان ئەللىك بىر دۆلەت، ب د ت دا ئورتاق بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى سىياسىتىنى تەنقىد قىلغاندىن كېيىن، خىتاينى قوللاپ بايانات ئېلان قىلغان يەتمىش ئىككى دۆلەتنىڭ قاتارىدىن ئورۇن ئالغان. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ما شىڭرۇي پاكىستان باش مىنىستىرى بىلەن بولغان كۆرۈشۈشتە، بىز ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى ھاسىل قىلغان مۇھىم ئورتاق تونۇشنى ئەستايىدىللىق بىلەن يولغا قويىمىز، بۇ قېتىملىق باشلىقلار يىغىنى مۇنبىرىنىڭ نەتىجىسىنى، بولۇپمۇ خىتاينىڭ قوللىشىدىكى يۇقىرى سۈپەتلىك بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ سەككىز خىل ھەرىكەت تۈرىنى ئەمەلىيلەشتۈرىمىز، دېگەن. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە يەنە كاكارنىڭ پاكىستان خىتاينىڭ شىنجاڭ مەسىلىسىدىكى قانۇنلۇق مەيدانىنى قەتئىي قوللايدۇ ھەمدە شىنجاڭ بىلەن ھەر ساھەدە ئالاقە ئالماشتۇرۇش ۋە ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشنى ئۈمىد قىلىدۇ، دېگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. كۆرۈشۈشتە پاكىستان باش مىنىستىرى كاككارنىڭ يەنە مۇنداق دېگەنلىكى قەيت قىلىنغان، پاكىستان خىتاي يۈرگۈزگەن تۈرلۈك سىياسەتلەرنى قەدىرلەيدۇ، خىتاينىڭ ياخشى باشقۇرۇشىنى خەلقئارا جەمئىيەتكە ئاكتىپ تونۇشتۇرۇشنى خالايدۇ، تېررورلۇق ئىككى تەرەپنىڭ ئورتاق دۈشمىنى، پاكىستان خىتاي بىلەن بىر سەپتە چىڭ تۇرۇپ، ئاشقۇنلۇققا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ، زوراۋانلىققا ۋە تېررورلۇققا ئورتاق زەربە بېرىدۇ. فرانسىيە ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، كاككارنىڭ ئىشخانىسى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى باياناتتا رايوندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى تىلغا ئېلىنمىغان. باياناتتا پەقەت كاككارنىڭ شىنجاڭنىڭ خىتاي پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورىنىڭ چېگراسى بولۇش سۈپىتىدىكى ئىستراتېگىيەلىك ئەھمىيىتىگە يۇقىرى باھا بېرىلگەنلىكى تەكىتلەنگەن.
خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ۋە ئېتىقاد بىرلەشمىسى يىگىرمىنچى ئۆكتەبىر بايانات ئېلان قىلىپ خىتاينى تۈرمىدىكى ئۇيغۇر دوختۇر گۈلشەن ئابباسنى دەرھال قويۇپ بېرىشكە چاقىرغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن گۈلشەن ئابباسنىڭ باش ئاغرىش يۇقىرى قان بېسىم سۆڭەك ئىرىگدەشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپ خىل سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسىلى بار بولۇپ ئۇ قەرەللىك داۋالىنىشنى تەلەپ قىلىدۇ ئۇ ئىككى يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بېرى ئائىلىسى بىلەن ئۇچراشتۇرۇلۇپ باقمىغان. خىتايدا سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسىلى بولغان مەھبۇسلارنىڭ ئۇلار زۆرۈر بولغان مۇۋاپىق داۋالاشقا ئېرىشىشى رەت قىلىنغانلىقىغا دائىر نۇرغۇن خەۋەرلەر بار. باياناتتا دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ ئائىلىسىنىڭ خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ كەلگەنلىكى، يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئۇنىڭ ئامېرىكىدىكى پائالىيەتچى سىڭلىسى روشەن ئابباسنى بۆلگۈنچى، شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر تۇتقۇنلار ھەققىدە ئۆسەك سۆز تارقاتتى دەپ ئەيىبلىگەنلىكى لېكىن گۈلشەن ئابباسنىڭ ئائىلىسى ئۇنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشىنى روشەن ئابباسنىڭ پائالىيىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بۇ تەشكىلاتنىڭ رەئىسىنىڭ نامىدىن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تورىدا ئېلان قىلىنغان مەزكۇر باياناتتا يەنە مەن خىتاينى ئۇيغۇر خەلقىگە قارىتىلغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە خاتىمە بېرىپ بارلىق كىشىلەرنىڭ دىنىي ئەركىنلىكى ياكى ئېتىقادىغا جۈملىدىن ئاز سانلىق مىللەت كىشىلىرىنىڭ دىنىي ئېتىقادىغا ھۆرمەت قىلىشقا، ئۇنى ئۆز قانۇنىنى خەلقئارا ئۆلچەملەرگە مۇۋاپىقلاشتۇرۇشقا چاقىرىمەن دېيىلگەن. دوختۇر گۈلشەن ئابباس ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرىدا غايىب بولۇپ، كېيىنرەك ئۇنىڭ يىگىرمە يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى، ئۇنىڭ تېررورلۇق ھەرىكىتى ئۇيۇشتۇرۇشقا قاتنىشىش، ئۇنىڭغا ياردەم قىلىش، ئىجتىمائىي تەرتىپنى قالايمىقان قىلىش بىلەن ئەيىبلەنگەنلىكى مەلۇم بولغان. خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ۋە ئېتىقاد بىرلەشمىسى باياناتتا يەنە، خىتاي دائىرىلىرى بىز ئىسلامنىڭ نورمال ئىپادىسى دەپ قارايدىغان ئىشلارنى ئاشقۇنلۇق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئوچۇق ئىپادىلەشنى بۆلگۈنچىلىك جىنايىتى دەپ خاراكتېرلەندۈرمەكتە دېگەن خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ۋە ئېتىقاد بىرلەشمىسى سابىق ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېونىڭ ۋاقتىدا قۇرۇلغان بولۇپ ئۇنىڭغا ئوتتۇز يەتتە دۆلەت ئەزا بولغان ئامېرىكا ئۆتكەن ھەپتە خىتاينىڭ ئامېرىكا سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىنى ئۇنىڭ ھەربىي تەرەققىياتىغا ئىشلىتىشىگە چەكلىمە قويغاندىن كېيىن نۆۋەتتە ئۇنىڭ ئامېرىكا بۇلۇت ھېسابلاش مۇلازىمىتىگە ئېرىشىشىنى چەكلەشنىمۇ ئويلاشماقتا ئىكەن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۆتكەن سەيشەنبە كۈنى خىتايغا سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىدا ئىشلىتىلىدىغان ئىلغار تىپلىق يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئۆزەكلىرىنى ئېكسپورت قىلىشقا قاتتىق چەكلىمە قويغان. لېكىن نىككېي ئاسىيا تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە ئامېرىكا خىتاينىڭ سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا بۇلۇت ھېسابلاش تېخنىكىسىدىنمۇ پايدىلىنىۋاتىدۇ، بۇنىڭغا خىتاي ھەربىي سىستېمىسىمۇ داخىل بولغان دەپ قارىماقتا ئىكەن. ئىكەن. ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ سانائەت ۋە بىخەتەرلىك ئىشلىرىغا مەسئۇل ياردەمچى مىنىستىرى ئالان ئېستېۋېز يىگىرمە بىرىنچى ئۆكتەبىر شەنبە كۈنى توكيودا نىككېي ئاسىياغا قىلغان سۆزىدە، بىز بۇنى كونترول قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىمىز، لېكىن بۇ سانائەت ساھەسى بىلەن مەسلىھەتلىشىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ، دېگەن. ئالان ئېستېۋېزنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ سانائەت تەرەققىياتىغا كاشىلا قىلىش نىيىتى يوق ئىكەن. ئالان ئېستېۋېز يۇقىرىقى سۆزلەرنى يىگىرمە بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى توكيودا ئۆتكۈزۈلگەن فۇجى چوققىسى دىئالوگى يىغىنى ئەسناسىدا نىككېي ئاسىيا گېزىتىگە ئېلان قىلغان. ئۇ سۆزىدە يەنە بۇلۇت ھېسابلاش تېخنىكىسىنىڭ كەڭ ئومۇملىشىپ كەتكەنلىكى، ھازىر سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىنىڭمۇ كەڭ ئومۇملىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئەندىشە شۇكى، كەلگۈسىدە سۈنئىي ئەقىل ئېنىق رەۋىشتە ھەربىي سەپ ئارقىلىق ھەربىي رادارغا قوماندانلىق قىلىدۇ ۋە بۇنى كونترول قىلىدۇ ھەم ئېلېكترونلۇق ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارى ئاشىدۇ. شۇڭا بىز ئۇنىڭ ئىشلىتىلىشىنى كونترول قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك، دېگەن. ئەگەر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى

نۆۋەتتە دىققىتىڭلار بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. نۆۋەتتە تۈركىيەدە ياشاۋاتقان كورلىلىق مۇھاجىر كىفايە خانىم يېقىندا كورلا تۈرمىسىدە جازا ئۆتەۋاتقان يولدىشى مەخمۇتجان مەمەتنىڭ ئېغىر كېسەل ئىكەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغان ۋە يولدىشىنىڭ ھاياتى بىخەتەرلىكىدىن قاتتىق ئەندىشىلەنگەن مۇخبىرىمىزنىڭ كورلىدىكى ئالاقىدار ئورگانلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا مەخمۇتجان مەمەتنىڭ سالامەتلىكىدە ئېغىر مەسىلە كۆرۈلگەنلىكى دەلىللەندى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. نۆۋەتتە تۈركىيەدە ئالتە بالىسى بىلەن بىرلىكتە ياشاۋاتقان كىفايە خانىمنىڭ رادىيومىزغا بايان قىلىشىچە، ئۇ پەرزەنتلىرىنى ئوقۇتۇش ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى يولدىشى مەخمۇتجان مەمەت بىلەن تۈركىيەگە كەلگەن. مەخمۇتجان ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ھەج سەپىرىدە تۈركىيەگە كەلگەن ئانىسىنى يۇرتىغا ئاپىرىپ قويۇش ئۈچۈن كورلىغا قايتقان ۋە قايتىپ بارغان ھامان پاسپورتى تارتىۋېلىنغان ۋە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنىپ كېسىۋېتىلگەن ئۆتكەن يىلقى ئېنىقلاشلىرىمىزدا ئۇنىڭ پىلاندىن سىرت پەرزەنت كۆرگەنلىكى پەرزەنتلىرىنى دىندا ئوقۇتقانلىقى ۋە تۈركىيە سەپىرى قاتارلىق سەۋەبلەر بىلەن يىگىرمە يىللىق كېسىلگەنلىكى دەلىللەنگەن. كىفايە خانىمنىڭ بۇ قېتىم رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، ئۇ يېقىندا يولدىشىنىڭ تۈرمىدە جىگەر كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلىقى ۋە بىر قاتار ئەگەشمە كېسەللىكلەر بىلەن ھاياتىنىڭ خەۋپ ئاستىدا قالغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغان. مەن بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا يولدىشىمنىڭ تۈرمىدە بىر نەچچە خىل كېسەللىك تۈپەيلىدىن سالامەتلىكىنىڭ ياخشى ئەمەسلىكى، جىددىي داۋالانمىسا بولمايدىغانلىقىدىن خەۋەر تاپتىم. ساقچىلار مۇشۇ يولدىشىمنىڭ يۈرەك كېسىلى، بى تىپلىق يۇقۇملۇق جىگەر كېسىلى، تىروئىد كېسىلى، بارلىقىنى ھازىر ئەھۋالىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىنى داۋالانمىسا بولمايدىغانلىقىنى ئېيتىش بىلەن بىرگە يەنە بىر كېلىشمەسلىك بولۇپ قالسا يەنە بىزدىن كۆرمەڭلار بىز ئىگە ئەمەس مۇشۇ مەنىدە شۇ ئۇقتۇرۇشنى ئېلىپ كەپتۇ ئەمدى تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان كورلا شەھەرلىك تۈرمە باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ بىر خادىمى مەخمۇتجاننىڭ سالامەتلىكىدە ئېغىر مەسىلە كۆرۈلگەنلىكىدىن خەۋەر تاپقانلىقى ئەمما كېسىلىنىڭ ئېنىق دېئاگنوزىدىن خەۋەرسىزلىكىنى بايان قىلدى ھە بۇ كورلا شەھەرلىك بۇ تۈرمە باشقۇرۇش ئىدارىسىمۇ ھە ئۆتكەن ئايدا بۇ جىگەر كېسەل قاتارلىق بىر قانچە ئېغىر كېسەل بولۇپ بۇ ھاياتى خەۋپ ئاستىدا قالغان كىمتى شۇ قايسى مەھبۇستى ئىسمى نېمىتى شۇ مەھبۇسنىڭ ھېلىقى جاۋابكارمۇ ھە شۇ جاۋابكارنىڭ ئالتە بالىسى بىلەن ئايالى ھازىر تۈركىيەدە ياشاۋاتقان پەقەت مۇشۇنداق بىر ئەھۋالنى ئۇقتۇم لېكىن كونكرېت ھالىتىنى ئۇقمىدىم بۇ كېسەللىرى ئېنىق نېمە كېسەلكەن شۇ دىئاگنوزدا نېمە دەپ قويۇلۇپتۇ. ئۇ ئەھۋالنى ئۇقمايتتىم. سىز بۇ ئەمدى كېسىلىنىڭ ئېغىرلىقىنى سىز نەدىن بىلدىڭىز قانداق بىلدىڭىز.
مۇشۇ نېمىدىن ماڭا خىزمەت جەريانىدا ئاڭلىدىم.
ئۇ بالا ھازىر بۇ تۈرمە ئىچىدە داۋالىنىۋاتامدۇ تۈرمىنىڭ سىرتىدىمۇ.
تۈرمىدە. مەلۇم بولۇشىچە كىفايە خانىم مۇھاجىرەتتىكى بارلىق ئۇيغۇرلارغا ئوخشاشلا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن كورلىدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن بىۋاسىتە ئالاقە قىلىش ئىمكانىدىن مەھرۇم قالغان يولدىشىنىڭ كېسىلى ھەققىدىكى بۇ ئەنسىز ئۇچۇر ئۆزى ۋە پەرزەنتلىرىنى پەرىشان قىلغان. مەن بۇ شۇم خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن كاللامغا شۇ دەرھاللام بۈگۈن بولمىسا ئەتە ياكى بولمىسا باشقا كۈنى بىر شۇم خەۋەرنى ئېلىپ قالارمەنمۇ دەيدىغان بىر شۇنداق بىر قورقۇش كەلدى ئەمدى ھازىرغا قەدەر يەنى بۈگۈنگە قەدەر ئاشۇنداق بىر شۇم خەۋەر كەپ قالامۇ ۋەتەندىن دېگەن شۇ شۇ ئەندىشە بىلەن تۇرۇۋاتىمەن ئەمدى بۇنىڭدىن باشقا چەتئەلدىكى ھەممىمىزنىڭ يۈرىكى ئېزىلىپ كەتتى ئەمدى باشقا ئازابلىرىمىزنى ئەمدى تىل بىلەن ئاڭلىتىپ بولغىلى بولمايدۇ بالىلىرىمغا كەلسەك بالىلىرىمغىمۇ تەسىرى جىق بولدى مەيلى بالىلارنىڭ پسىخولوگىيىسى بولسۇن ئەمدى بۇنى ئانا بولغاندىن كېيىن ھېس قىلىپ تۇرىدىكەنمىز لېكىن ھەممىنى دەپ بولغىلى بولمايدۇ بالىلارغىمۇ تەسىرى بەك چوڭ بولىدىكەن بىز مەزكۇر خادىمدىن مەخمۇتجان مەمەتنىڭ كورلىدىكى ئائىلە تاۋابىئاتىنىڭ مەخمۇتجاننىڭ سالامەتلىك مەسىلىسىدىن خەۋىرى بار يوقلۇقى ۋە تۈرمە سىرتىدا داۋالىتىشنى تەلەپ قىلىپ قىلمىغانلىقىنى سورىدۇق بۇ خادىم بۇنداق بىر ئىنكاستىنمۇ خەۋەرسىزلىكىنى

بولۇپمۇ سالامەتلىك ئەھۋالىنىڭ ئېغىرلىقىنى بىلگەندىكىن سىلەر بۇ تۈرمە باشقۇرۇش ئىدارىسى بولغاندىكىن بۇ تۈرمىنىڭ سىرتىدا داۋالىتىشنى ئويلاشمىدىڭلارمۇ لېكىن بىز ئۇ ئىنكاس كەلسىمۇ بىز بۇنى سۈرۈشتۈرىدىغان بولساق بۇ بىزنىڭكى خىزمەت تەرتىپىمىزگە خىلاپ شۇڭا باشقىلار بېجىرگەن دېلولارغا بىز سۈرۈشتۈرۈپ قول تىقىپ ئولتۇرمايمىز كىفايە خانىمنىڭ دېيىشىچە مەخمۇتجان مەمەتنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشتىن بۇرۇن سالامەتلىكىدە ھېچقانداق مەسىلە يوق بولۇپ، كورلا شەھەرلىك يېزا ئىگىلىك ئىدارىسىدىكى خىزمىتىدىن ۋاز كېچىپ، سودا كارخانىچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئىكەن. ئۇ تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ نەشپۈت بولىقى كارخانىسىغا قۇلۇپ سېلىنغان. يولدىشىم يېزا تەرەپتە ھېلىقى ۋاڭتو قىلىدىغان بىر زاۋۇت ئاچقانتى، قۇرغانتىچۇ.
نېمە زاۋۇتى؟
ۋاڭتو زاۋۇتى، نەشپۈتنى ئوراپ، كىيگۈزىدىغان ھېلىقى تور ئىشلەپچىقىرىدىغان زاۋۇتى. ئۇ شۇ زاۋۇتنى پېچەتلىۋېتىپتۇ. نەتىجىدە ئالتە قېرىندىشىنىڭ كورلىدىكى ئائىلىلىرى ۋە ئۆزىنىڭ تۈركىيەدىكى ئائىلىسى ئاساسلىق كىرىم مەنبەسىدىن ئايرىلىپ قالغان. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان كورلى تۈرمە دوختۇرخانىسىنىڭ بىر خادىمى مەخمۇتجان مەمەتنىڭ جىگەر كېسەل، يۈرەك كېسەل ۋە قان بېسىم كېسىلى قاتارلىق بىر قانچە كېسەلگە گىرىپتار بولغانلىقىنى دەلىللىدى.

ھازىر قانداقراق ئەھۋالى مۇنداق بىر ياخشىلىنىش بارمۇ. ئورۇق كېسىكسى ئورۇق ئاكام. يولدىشىنىڭ سالامەتلىكىدە ئەسلىدە ھېچقانداق مەسىلە يوقلۇقىنى تەكىتلىگەن كىفايە خانىم. يولدىشىم ما تۈركىيەدىن قايتقان ۋاقتىسىدا سالامەتلىكى ياخشى ئىدى، ئېغىرلىقىمۇ نورمال، بۇنداق ھېچقانداق بىر ئەھۋال يوق ئىدى. يۈرەك كېسىلى بې تىپلىق يۇقۇملۇق جىگەر كېسىلى دېدى ئەمەسمۇ بۇلارمۇ شۇ شۇ تۈرمىنىڭ ناچار شارائىتلىرىدا ھەم يۇقۇملۇق بولغاندىكىن شۇ جەرياندا تېپىۋاپتۇ ئەمدى بۇ كېسەللەرنى. ئالاقىدار خەلقئارا ئورگانلارنى يولدىشىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىغا كۆڭۈل بۆلۈشكە ۋە خىتاي تەرەپكە بېسىم ئىشلىتىپ يولدىشىنىڭ تۈرمە سىرتىدا داۋالىنىشىغا ياردەم بېرىشكە چاقىردى. مېنىڭ بۇ خىتايلاردىن كۈتىدىغان ھېچقانداق ئۈمىدىم يوق مەن پەقەت مۇشۇ دۇنيادىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بولامدۇ ۋە باشقا ھەرقايسى تەشكىلاتلار بولامدۇ مۇشۇلارنىڭ مۇشۇ يولدىشىمنىڭ تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىشى داۋالىنىشى بىز بىلەن جەم بولۇشى ئۈچۈن ياردەم قىلىشىنى تەلەپ قىلىمەن

تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئون توققۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىدا ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا بىرلىشىپ خىتايغا ھەرىكەت قوللىنىشى كېرەك ناملىق ماقالە ئېلان قىلىنغان بولۇپ ياۋروپانىڭ ئەمدى خىتاي مەسىلىسىدە ئالدى كەينىگە دەسسىمەي ئامېرىكا بىلەن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىشى كېرەكلىكى بىلدۈرۈلگەن

ئاندرېس كور ئەپەندى خىتاينىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردىن باشلاپلا دۇنيانى ئۆزىگە پايدىلىق تەرتىپكە ئېلىپ كېلىشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەنلىكى ھازىر بۇنىڭ يۇقىرى سەۋىيىگە چىققانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى

ماقالىدە ئېيتىلىشىچە پرېزىدېنت بايدېن ھوقۇق تۇتقاندىن كېيىن ئۆز ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن بىرلىكتە خىتايغا تاقابىل تۇرۇش سىياسىتىنى قوللىنىپ ئاۋسترالىيە ياپونىيە ۋە ھىندىستان بىلەن بىرلىشىپ تۆت دۆلەت ئىتتىپاقىنى قۇرغان ئەمما ياۋروپا خىتايدىكى مەنپەئەتلىرى سەۋەبىدىن ئامېرىكا بىلەن بىرلىشىشكە ئانچە قىزىقمىغان گەرچە بۇ يىل پرېزىدېنت بايدېن بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتى رەئىسى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېين خىتاينىڭ بىئو تېخنىكا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ مەھسۇلات ۋە سۈنئىي ئەقىلنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا مەبلەغ سېلىش خەتىرىنى يوقىتىش مەسىلىسىدە بىرلىككە كېلىپ ئىقتىسادىي خەۋپسىزلىك ئىستراتېگىيىسىنى ئېلان قىلغان بولسىمۇ گېرمانىيە باش مىنىستىرى ئولاف شۇلتىز بىلەن فرانسىيە پرېزىدېنتى ئېممانۇئېل ماكرون بۇ ئىستراتېگىيىنى قوللاپ كەتمىگەن ئامېرىكا گوللاندىيەنىڭ خىتايغا مىكرو ئۆزەك يەنى چىپ ياسايدىغان ئۈسكۈنىلەرنى سېتىپ بەرمەسلىك توغرىسىدا خىزمەت ئىشلىگەندىن كېيىن ياۋروپا دۆلەتلىرى گەرچە ئامېرىكىنىڭ بېسىمىغا ئۇچرىغاندەك ھېس قىلسىمۇ خىتايغا يۇقىرى تېخنىكىلىق مەھسۇلاتلارنى سېتىپ بېرىش خەتىرىنىڭ خىتايدىن ئېرىشىدىغان مەنپەئەتكە قارىغاندا يامان بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىشكە باشلىغان ئاندرېس كور ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ تەرەققىيات مەقسىتى كىشىلىك ھوقۇق ۋە دېموكراتىيىنى ياخشىلاش ئەمەس بەلكى دۇنياغا خوجا بولۇش بۇ ئاللىقاچان ئىسپاتلىنىپ بولدى شۇڭا ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا دۆلەتلىرى بىرلىشىپ كوممۇنىست خىتاينىڭ دۇنيا تەرتىپىنى ئۆزگەرتىش پىلانىغا قارشى ھەرىكەت قىلىشى كېرەك ئەڭ ياخشى چارە شۇكى، ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا دۆلەتلىرى بىرلىكتە ئىش باشلاپ، دۇنيادىكى دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى قوللايدىغان دۆلەتلەر تىزىملىكى تۇرغۇزۇپ، بۇ دۆلەتلەرگە ئامېرىكا ۋە ياۋروپا بازارلىرىدىن ئەڭ ياخشى سودا پۇرسىتى بېرىش كېرەك. شىمالىي كورېيە، سۈرىيە، ئىران، ۋېنېسۇيلا قاتارلىق كۆپلىگەن دۆلەتلەرنى قارا تىزىملىككە ئېلىپ، ئۇلارنىڭ سودىسىنى چەكلەش، تىجارەت يوللىرىنى ئازايتىش كېرەك. بۇ توغرا ئۇسۇلدۇر. شۇ چاغدىلا دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ بەشتىن ئىككىسىنى ئىگىلەيدىغان ئامېرىكا ياۋروپا بازىرىغا كىرمەكچى بولغانلارغا ئىلھام بەرگىلى بولىدۇ.
ماقالىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتايدىن پۈتۈنلەي ئادا جۇدا بولالمىغاندەك ياۋروپامۇ خىتاي بىلەن بولىدىغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتىنىڭ قىزىل سىزىقىنى تېخى بېكىتمىگەن خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى باشلىنىپ ئون يىل ئىچىدە دۇنيادىكى مۇتلەق كۆپ قىسىم دۆلەتلەر خىتاينىڭ ئىقتىسادىغا بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق شەكىلدە باغلىنىدىغان ھالەت شەكىللەنگەن ئامېرىكىدىكى رەند سىياسىي تەتقىقات ئورنىنىڭ ئىستراتېگىيە ۋە خەۋپسىزلىك مۇتەخەسسىسى رايموند كونىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانىنى دۇنيا تەرتىپىنى ئۆزگەرتىش پىلانى دېيىش تېخى بالدۇر ئەمما بۇ پىلان نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ مەنپەئەتىگە تۇتىشىدۇ شۇنداقلا غەرب دۆلەتلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە تاقىشىدۇ
خىتاي بۇ پىلان ئارقىلىق ئۆزىگە تەۋە ئىقتىسادىي رايون ۋە خەۋپسىزلىك نىشانىغا يېتىشكە ئۇرۇنىدۇ. بۇ پىلان ئەمەلىيەتتە خەلقئارا پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىدىكى كۆپلىگەن پىرىنسىپلارغا خىلاپ. خىتاينىڭ بۇ قېتىم ئاچقان بىر بەلباغ بىر يول مۇنبىرى يىغىنى دەل بۇ پىلاننى ئىجرا قىلىۋاتقان تەشكىلىي ئورگانلارنى يېڭىلاش ۋە پايدىغا مېڭىش ئۈچۈن بېسىلغان بىرىنچى قەدەمدۇر.
يۇقىرىدىكى ماقالىدە ياۋروپالىقلار ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى ھەممىنى بەلگىلەيدۇ دەپ قارىغاچقا ئۆزلىرىنى ئامېرىكا ئۈچۈن خىتايدەك مۇھىم ئەمەس دەپ بىلگەچكە ئامېرىكىنىڭ تەشەببۇسلىرىغا ئالدىراپ كەتمەي ئامېرىكا بىلەن خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ئۆزگىرىشىگە بېقىپ ئىش تۇتۇپ كەلگەن ئۆتكەن يىل ئىككىنچى ئايدا روسىيىنىڭ ئوكرائىناغا ھۇجۇم قىلىشى ياۋروپاغا تەھدىت سالغانلىقى خىتاي روسىيىگە ياردەم بەرگەنلىكى ئۈچۈنلا ياۋروپا دۆلەتلىرى خىتايدىن يىراقلىشىپ ئامېرىكىغا يېقىنلىشىشقا باشلىغان ئەمما خىتايمۇ بۇ پۇرسەتتە ياۋروپانىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ ئۇلارنى ئامېرىكىدىن يىراقلاشتۇرۇشقا ئۇرۇنسا بەزىدە ئامېرىكىغا ياخشىچاق بولۇپ ياۋروپانى ئارىسالدا بولۇشقا مەجبۇرلىغان خىتاينىڭ ھىيلە مىكرىنى بىلىپ بولالمىغان غەرب دۇنياسى ئامېرىكىنىڭ خىتايغا تۇتقان پوزىتسىيىسىگە بېقىپ ئاندىن سىياسەت يۆنىلىشىنى بەلگىلەيدىكەن دوكتور رايموند كو ئامېرىكا بىلەن ياۋروپانىڭ ھەمكارلىشىشىنىڭ ئەڭ ئاقىلانە يول ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
ئامېرىكا ياۋروپا بىلەن بىرلىشىپ ئىككى تەرەپ ئورتاق ئەمەل قىلالايدىغان سودا قۇرۇلمىسى بەرپا قىلىشى، سودا ۋە مەبلەغ سېلىش ئىستراتېگىيەسىنى تەڭشىشى كېرەك. مەنچە ئۇلار نازارەتچىلىك تەدبىرىنى كۈچەيتسىلا، سانلىق مەلۇمات مەخپىيەتلىكى ياكى تور ھۇجۇمى قاتارلىق مەسىلىلەردە پىكىر بىرلىكىگە كېلەلەيدۇ.
نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۈچىنچى قېتىملىق بىر بەلباغ بىر يول مۇنبىرى خەلقئارالىق ھەمكارلىق يىغىنىدىن كېيىن قانداقتۇر شەرقنىڭ يۈكسىلىۋاتقانلىقى غەربنىڭ چۆكۈۋاتقانلىقى روسىيە بىلەن خىتاينىڭ ئەرەب ۋە ئافرىقا دۆلەتلىرىنى ئەگەشتۈرۈپ يېڭى دۇنيا تەرتىپى قۇرۇش تەييارلىقىنى باشلىغانلىقى مۇھاكىمە قىلىنماقتا خىتاي بىلەن روسىيە دۇنيا تەرتىپىنى ئۆزگەرتىشكە كېلىشكەن بىر ۋەزىيەتتە ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ خىتاينى چۆرىدىگەن ھالدىكى سودا تېخنىكا كىلىمات ۋە خەۋپسىزلىك مەسىلىلىرىدە ئورتاق تونۇشقا كېلىشى تەخىرسىز مەسىلىگە ئايلانماقتا گېرمانىيەلىك ئىككى خىتايشۇناس مۇتەخەسسىسنىڭ ئۇيغۇر زىيارىتىدىن كېيىن خىتاينى ياقلاپ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەزىيەتنىڭ بىر ئۆتكۈنچى دەۋر ئىكەنلىكى نۆۋەتتە رايون ۋەزىيىتىنىڭ نورماللاشقانلىقىنى تەكىتلىشى تەنقىدلەشكە ئۇچرىغان ئىدى. يېقىندا گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتىنىڭ راھىلە داۋۇت ۋە لاگېردىكى ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلارنى قوللاپ بايانات ئېلان قىلىشى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەزىيەتنى پەدەزلاشقا ۋە كۆز بوياشقا ئۇرۇنغان ئىككى گېرمانىيەلىك خىتايشۇناسنى تەنقىد قىلىشى ھەر ساھە كىشىلىرىنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىنى ئاڭلايسىلەر.
گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتى يېقىندا بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان راھىلە داۋۇت ۋە تۈرمە لاگېرلىرىدىكى يۈزلىگەن ئۇيغۇر تەتقىقاتچى ئالىملارنى قوللاپ ۋە ئۇلارغا ھېسداشلىق قىلىپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنى ئوچۇق ئاشكارا تەنقىد قىلغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا باياناتىدا لاگېرلاردىكى مىليون ئۇيغۇرنى تىلغا ئالغان گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتىنىڭ بۇ ھەرىكىتى كۆپ ئالقىشقا ئېرىشكەنلىكى مەلۇم باياناتنامىدە مۇنداق دېيىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېتنوگراف ۋە مۇتەخەسسىس راھىلە داۋۇت دۆلەت بىخەتەرلىكىگە زىيان سېلىش ۋە بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرى بىلەن ئەيىبلىنىپ ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان راھىلە داۋۇت ئېغىر جازا بېرىلگەن يۈزلىگەن تەتقىقاتچى ئالىملارنىڭ بىرى بۇ ئۆتكەن ئالتە يىلدا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتىلغان باستۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسمى نەتىجىدە بىر مىليوندىن ئارتۇق ئادەمنىڭ تۈرمە ۋە لاگېرلاردا ئىكەنلىكى مۆلچەرلەنمەكتە بۇرۇن گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلگەن خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ناملىق يىغىندا پروفېسسور لويتنېرنىڭ خىتاينى ياقلاپ گۇۋاھلىق بەرگەن ۋە يېقىندا گېرمانىيىلىك ئىككى خىتايشۇناس مۇتەخەسسىس ئۇيغۇر ئېلى زىيارىتىدىن كېيىن زۇرۇخ ۋاقتى گېزىتىدە خىتاينى ياقلاپ ماقالە ئېلان قىلغانىدى ئۇلار ماقالىسىدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەزىيەتنىڭ بىر ئۆتكۈنچى دەۋر ئىكەنلىكى نۆۋەتتە ۋەزىيەتنىڭ نورماللاشقانلىقىنى تەكىتلىشى ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق جەمئىيەتلىرىنىڭ جۈملىدىن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەيىبلىشىگە سەۋەبچى بولغان ئىدى گېرمانىيىلىك ئۇيغۇرشۇناس دوكتور رۇنې ستېنبېرگ بۇ ھەقتە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ زۈرىخ ۋاقتى گېزىتىدە ماقالە ئېلان قىلغان توماس خېببېرر ۋە ھېلۋىگ شمىت گلېنزېر ئىسىملىك بۇ ئىككى كىشى ھەققىدە سۆز قىلىپ بۇ ئىككى خىتايشۇناسنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەزىيەتنى بىر ئۆتكۈنچى دەۋر ئاتىشى ۋە ۋەزىيەتنىڭ نورماللاشقانلىق پىكرىنىڭ توغرا ئەمەسلىكىنى كۆرسەتتى ئۇ بۇ خىتايشۇناسلار يەرلىك خەلقنىڭ تىلىنى بىلمەيدۇ ئۇلارنىڭ دەردىنى بەك چۈشىنىپ كەتمەيدۇ خىتايلار بىلەن ئۇزۇن يىللىق دوستلۇقى بار بۇلارغا ئاسانلا ئىشىنىپ كېتىدۇ دېدى.
يازدا باھاردا ئىككى گېرمانىيىلىك پروفېسسورلار شەرقىي تۈركىستانغا بېرىپ ئۆزىنىڭكى پۇل بىلەن چىقىپ ساياھەت قىلىپ ئاشۇ يەردىكى ئىش ئەھۋالىنى كۆرمەكچى. بولدى. ئۇلار شىنجاڭ ئىجتىمائىي ئاكادېمىيەكى ئادەملەر بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇلارنىڭ يېتەكچىسىدىن ئېگىشىپ نۇرغۇن يەرلەرگە بېرىپ كەلدى. لېكىن ئۇلار پەقەت ئاشۇ ھۆكۈمەت ئۇلارغا كۆرسەتكەن يەرلەرنى كۆردى. ئۇلار يا ئۆزى ئۇيغۇرچە بىلمەيدۇ، ئۇ يەرنىمۇ ياخشى بىلمەيدۇ، ھەم ھازىردىكى خىتايدا بولۇۋاتقان ئىشلارنىمۇ ياخشى بىلمەيدى. كەن. مانا ئىككىسى پېنسىيەگە چىققان پروفېسسورلار. بۇرۇن خىتايغا كۆپ بارغان، خىتاينىڭكى ھۆكۈمەت بىلەن، ئادەملەر بىلەن يېقىن بولغان، ئاشۇ يەردە ئاكادېمىيەسىگە كۆپ كىرگەن، ئاشۇ ئۇنىۋېرسىتېتلەرگە ئۇلار بىلەن ھەمكارلىشىپ، باشقا بىر ۋاقىتتا بۇرۇنكى دەۋرىدە ئۇلار بىلەن ياخشى ئىشلىگەنىدى. لېكىن ئۇلارنىڭكى يېشى چوڭ بولغاندىن كېيىن، پېنسىيەگە چىقىپ بولغاندىن كېيىن خىتايدا بولغان ئۆزگىرىشنى ئانچە چۈشىنمەيدىكەن. ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاشۇ يەرگە بارسا ۋەتەننىڭ ئىشلىرىنى يەنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىشلىرىنى ياخشى چۈشىنمىگەندىن كېيىن ئۇلار بېرىپ ھېچ نېمىنى كۆرەلمەيدۇ ھەم چوڭقۇر چۈشىنەلمەيدۇ. ئۇلار بېرىپ قايتىپ كېلىپ ھەممىسى ياخشى ھەممىسى نورمال دېمىدى. چوڭ مەسىلىلەر بار دەيدۇ ئۇ يازدى. يەنە قىلىدىغان كۆپ. ئىشلار بار. لېكىن شەرقىي تۈركىستاندىكى شارائىتى ئاستا ئاستا نورماللىشىۋاتىدۇ دەپ قويغان. بۇ دېمەك ئۇلار ئۆزگىرىشنى ئانچە مۇنچە بولغان ئۆزگىرىشنى كۆردى. لېكىن چوڭ جەھەتتىن شارائىت ئەلۋەتتە ياخشى بولۇپ كەتمىدى. چوڭ جەھەتتىن قارىسا كۆپىنچە جەھەتلەردىن قارىسا شارائىت يەنە بەك ناچار بولۇۋاتىدۇ. مەسىلەن شۇ زىيالىيلار يەنە تۈرمىدە يېتىۋاتىدۇ خۇددى راھىلە داۋۇتتەك. دوستۇم ھەم مەن بىلەن بىللە ئىشلىگەن ئايال پروفېسسور، ئاندىن يەنە نۇرغۇن ئادەملەر ئۆزىنىڭ ئىشلىرىنى قىلالماي، سىرتقا چىقالماي، سىرتقانلار بىلەن ئالاقە قىلالماي، ئاندىن ئىچىدىمۇ ئۇلارغا بېسىم سالىدىغان نۇرغۇن ئورگانلار بار.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بېرلىن ئىشخانىسى مۇدىرى غەييۇر قۇربان ئەپەندى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ ئىككى خىتايشۇناسنىڭ خىتاي مەدەنىيىتى ۋە خىتاي مائارىپىنىڭ تەسىرىدە قالغانلىقىنى كۆرسەتتى ئۇ بۇ ئىككى خىتايشۇناسنىڭ كاللىسى يۇيۇلۇپ كەتتى دەپ ئويلايمەن لېكىن بۇلار گېرمانىيىدىكى بارلىق خىتايشۇناسلارغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ مەنچە بۇنىڭدا بىر قانچە سەۋەبلەر بولۇشى مۇمكىن بۇلار بۇ جۈملىدىن بۇ خىتايشۇناسلارنىڭكى كۆپىنچىسى دېگۈدەك بۇ خىتاي تىلىنى بىلگەن ۋە خىتايدا جۈملىدىن خىتايدا ئوقۇغان، خىتاينىڭكى مائارىپ تەربىيەسىنى كۆرگەن ئادەملەردىن بولىدۇ ئەمدى. شۇڭلاشقا مۇمكىن ئۇلار ئەمدى خىتايدىكى ۋاقتىدا ئۇ يەردىكى ئەھۋاللارنى ياخشى تەتقىق قىلماي، تەكشۈرمەي، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئاشۇ ئىچكىرى ئۆلكىلەردە بولسۇن ياكى ئۆزى ئوقۇۋاتقان ۋاقتىلىرىدا بولسۇن ياكى كېيىنكى ۋاقىتلاردا بولسۇن داۋاملىق دېگۈدەك ئاشۇ خىتايدىن بىرىنچى قول خىتايدىلا شۇ مەلۇماتنى ئېپلا قىلغان بولغان بولسا ئۇلارنىڭكى كاللىسى ئاللىقاچان يۇيۇلۇپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۇ خىتايشۇناسلاردا ھېلىقى خىتايغا نىسبەتەن بىر خىل ھېسداشلىق تۇيغۇسى بولىدىغان، ياكى خىتايدا ياشىغان ئۇ يەردىكى ھېلىقى خىتاي مەدەنىيىتىنى كۆرەپ ئۇ يەردىكى خىتاينىڭكى پەپىلىشى ئاسرىشى ۋە چوڭ بىلىشىدىن بىر خىل غۇرۇر ۋە ئۇنىڭدىن بىر خىل بىر ھېلىقى رازىمەنلىك تۇيغۇسى شەكىللەنگەن ئىنسانلار بولغان بولسا بۇ ئەمدى خىتايغا نىسبەتەن مۇشۇ يۈز بېرىۋاتقان مەسىلىلەردە ئە بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى مەۋقەسىدىن كۆرمەي ياكى ئۇنى تەتقىق قىلماي تۇرۇپلا خىتاينىڭكى گەپلىرىگە ئاسان ئىشەنگەن بولغان بولۇشى مۇمكىن دەپ ئويلايمەن ئەمدى شەخسەن. لېكىن بۇ يەردىكى بۇ بۇ ئىككى پروفېسسورنىڭكى دېگەنلىرى بۇ گېرمانىيەدىكى پۈتۈن خىتايشۇناسلارغا ۋاكالەت قىلمايدۇ دەپ ئويلايمەن. چۈنكى گېرمانىيەدە خىتايشۇناسلىق خېلى تەرەققىي تاپقان، دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ خىتايشۇناسلىق تەتقىقات مەركىزىمۇ مۇشۇ گېرمانىيەدە ۋە شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ يەردە ئاشۇنداق بولغانلىق بۇ ئىككىيلەننىڭكى خىتاي ھەققىدىكى خىتاينىڭكى مەۋقەسىدە تۇرۇپ يازغان ئەسەرلىرى كۆز قاراشلىرى گېرمانىيەدىكى خىتايشۇناسلارنى كى مەۋقەسىگە ۋەكىللىك قىلالمايدۇ دەپ ئويلايمەن. زىيالىيلار قاتلىمىدا بۇ توغرىلىق ئېغىر دەتالاش بولدى. جۈملە بۇ مەسىلىدە بۇ خىتاي خىتايشۇناس ئىككى خىتايشۇناسنىڭكى بۇ مەۋقەسىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن نۇرغۇن نۇرغۇن ماقالىلەر ۋە شۇنداقلا بۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئۆزىنىڭكى بۇ توغرىلىق تەنقىدىي پىكرىنى ئىپادىلىگەن نۇرغۇن زىيالىيلارنىڭكى يازمىلىرى مەيدانغا چىقتى. بۇلارنىڭكى خىتاي ھۆكۈمىتى مەۋقەسىدە تۇرۇپ، قىلغان ئىشىنىڭكى ھەق بىلەن ناھەقنى ئاستىن ئۈستۈن قىلغانلىقى قاتتىق ئەيىبلەندى.
دوكتور رونى ستېنبېرگ گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتىنىڭ باياناتى ۋە ئۇلارنىڭ مەيدانى ھەققىدە سۆز قىلىپ ئىككى خىتايشۇناسنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى يازغان ماقالىسىنىڭ جەمئىيەتتە پەيدا قىلغان بەس مۇنازىرىنىڭ نەتىجىسىدە بۇ باياناتنىڭ ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى كۆرسەتتى ئۇ مۇنداق دېدى بۇ باياناتنىڭ ئېلان قىلىنىشى چوڭ ئۆزگىرىش بۇ ئىككى خىتايشۇناسنى ۋاسىتىلىك تەنقىد قىلدى ھازىر گېرمانىيىدىكى خىتايشۇناسلارنىڭ كۆپىنچىسى ئۇيغۇرلارغا قىلىنغان زۇلۇمنى ئېتىراپ قىلىدۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى ياخشى چۈشىنىدۇ بۇلارنىڭ كۆپىنچىسى خىتاينىڭ سىياسىتىنى ئەيىبلەيدۇ. مەن گېرمانىيەنىڭ خىتايشۇناسلىق بىرلىكىنىڭكى خېتىنى ئوقۇدۇم. ناھايىتى ياخشى يېزىلغان دەپ ئويلايمەن. ئۇلارنىڭكى يازغان ئۇسۇلىمۇ توغرا دەپ ئويلايمەن. ئۇلار ئوبيېكتىپ پاكىتقا قارايدىغان جەھەتلەردىن يازىدۇ. بەك ئاشۇنداق ھېسسىيات بىلەن يازمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلارنىڭكى خېتىنى مەن قوغدايمەن، ئۇنى توغرا دەپ ئويلايمەن. ئۇلارمۇ كۆپ تەپسىلىي نەرسىنى يازمىدى، لېكىن بىر نەچچە ماقالىلەر، بىر نەچچە ماقالىلەر citation قىلغان. مەن ئۇلارنىڭكى يازغان خېتىنى. توغرا ھەم مۇھىم دەپ ئويلايمەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە مەنمۇ ئۇلار بەلكىم ئاۋۇ خەتنى شۇ ئىككى پروفېسسورلار بېرىپ كېلىپ ماقالە يازغاندىن كېيىن يازغان ئۇنىڭغا جاۋاب بىۋاسىتە جاۋاب بولمىسىمۇ ۋاسىتىلىق جاۋاب بولدى دەپ ئويلايمەن. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ يەنە شۇ پاراڭ شۇ ئۆزئارا تەنقىد قىلىش ئۆزئارا بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇشنىڭكى بىر ئامىلى دەپ ئويلايمەن.
غەيۇر قۇربان ئەپەندى ئاخىرىدا گېرمانىيىدە يېقىندا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ئاخباراتلاردا ۋە زىيالىيلار ئارىسىدا كۆپ مۇنازىرە قىلىنىپ گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتى ئۈستىدە بىر بېسىم ھاسىل قىلغانلىقى ئۈچۈن خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىگە قارىتا پوزىتسىيەسىنى ئىپادىلەشكە مەجبۇر قالغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتىنى ئۆزىنىڭ جەمئىيەتتىكى ئوبرازىنى ئورنىنى ۋە رولىنى چىقىش قىلىپ بۇ قارارنى ئالدى ئۆزلىرىگە كېلىدىغان مەنپەئەتلەردىن ۋاز كېچىپ ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغان بۇ باياناتنى ئېلان قىلدى تەقدىرلەشكە ئەرزىيدۇ دېدى.
بۇ بايانات گېرمانىيەدىكى خىتايشۇناسلار جەمئىيىتىنىڭكى رەئىسى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان بىر بايانات بۇ باياناتتا ناھايىتى ئوچۇق ھالدا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى داڭلىق تەتقىقاتچى دوكتور راھىلە داۋۇتنى ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلغانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلەش، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى مۇشۇ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يۈزلىگەن ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى، تەتقىقاتچىلارنى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئىچىدە ئابرۇيغا ئىگە كىشىلەرنى مۇشۇ جازا لاگېرى سىياسىتىنىڭكى رامكىسى ئاستىدا ئۇلارنى ھەر خىل بەتناملار بىلەن تۈرمىلەرگە سولىغانلىقىنى قاتتىق.

بۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى مۇشۇ بىر قانچە خىتايشۇناسلارنىڭكى تىلى ئارقىلىق بۇ يەردىكى خىتايدىكى بۇ ئەھۋاللارنى، ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكلىرىنى، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى مۇنداق خۇنۈكلەشتۈرۈش ئۈچۈن قىلىۋاتقان بۇ ئىشلىرىنىڭكى گېرمانىيەدىكى تەتقىقاتچىلارنىڭكى، خىتايشۇناسلارنىڭكى مەۋقەسىگە ۋەكىللىك قىلالمايدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرۈپ قويۇشنىڭكى ناھايىتى زۆرۈر بولغانلىقىنى قايتا تەكىتلەپ تۇرۇپ، بۇ يەردە بۇ باياناتنى ئېلان قىلدى. بۇ خىتاي تەتقىقاتچىلىرى بۇ خىتايغا بارماي تۇرۇپ ئۆزىنىڭ تەتقىقاتىنى ئېلىپ بېرىشى يامان تەس بۇلارنىڭكى بۇنچىلا بىر جاسارەت بىلەن خىتاي ھۆكۈمەتنى ئەيىبلىشى ۋە بۇ ئەيىبلىشىنىڭ نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىدىغان خىتايغا بولغان تەتقىقاتلارنىڭكى توسالغۇغا ئۇچرىشى ۋىزا بەرمەسلىكى دېگەندەك مۇشۇنداق قىيىنچىلىقلارنى كۆرەپ تۇرۇپ كۆزىنىڭ ئالدىغا ئەپ تۇرۇپ مۇنداق بىر قارارنى چىقارغانلىقى بۇ خىتاي تەتقىقاتى ئېلىپ بېرىشتىن ئىبارەت شۇنداق چوڭ نۇقتىسىدىن ئېلىپ كېلىدىغان بىر زىيانلارنى كۆرەپ تۇرۇپ يەنە بۇ يولنى باسقانلىقى ھەقىقەتەن تەقدىرلەشكە ۋە ھۆرمەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان بىر نۇقتا بۇ. بۇ يەردە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا، مېدىيالاردا مۇشۇ زىيالىيلار قاتلىمىدا شەكىللەنگەن تەنقىدىي خىتاي كۆز قارىشىدىن ئىبارەت مۇشۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى مۇجەسسەملەنگەن بىر چوڭ بىر بېسىم بار بۇ يەردە. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇنداق تۇرغۇلۇق بۇ يەردە بۇ بۇلارنىڭكى خىتاي تەتقىقاتچىلىرىنىڭكى بۇنداق بىر چوڭ بىر جاسارەتكە كېلىپ بۇنداق بىر باياناتلارنى ئېلان قىلغانلىقى ھەقىقەتەن بۇلارنىڭ نۇقتىئىنەزىرىدىن تۇرۇپ كۆزەتكەن ۋاقتىمىزدا ناھايىتى چوڭ ئىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
لاگېر ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى تونۇلغان گېرمانىيىلىك تەتقىقاتچى دوكتور ئادرىئان زېنس گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتىنىڭ باياناتى ھەققىدە تىۋىتتېردا پىكىر بايان قىلىپ مۇنداق دېگەن گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتى راھىلە داۋۇتنى قوللاپ ۋە ھېسداشلىق قىلىپ بايانات بېرىپتۇ بۇ باياناتتا شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتنى پەردازلاشقا ۋە كۆز بوياشقا ئۇرۇنغان ئىككى گېرمانىيىلىك خىتايشۇناس ئىسمى ئاتالماي تەنقىدلىنىپتۇ خىتايشۇناسلارنىڭ ئاممىۋى رولىغا ئالاھىدە ئېتىبار بېرىش مەسئۇلىيىتى بار دېگەن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى.
ياۋروپادىكى بېلگىيە ئۇيغۇرلار نىسبەتەن كۆپ ئولتۇراقلاشقان دۆلەتلەرنىڭ بىرى. يىگىرمە بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدا بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئۈچىنچى نۆۋەتلىك سايلىمى ئۆتكۈزۈلگەن. ئىگىلىشىمىزچە، بۇ نۆۋەتلىك سايلامدا ئەكبەرجان تۇرسۇن بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ يېڭى نۆۋەتلىك رەئىسلىكىگە سايلانغان. سايلام ھەققىدىكى تېخىمۇ كۆپ تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. يىگىرمە بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى مەركىزى بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدىكى بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئۈچىنچى نۆۋەتلىك سايلىمى بولۇپ ئۆتكەن. سايلامغا بريۇسسېلدىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ چوڭلار مەشرىپى ساھىبخانلىق قىلغان. بىر يۈز يىگىرمە كىشى قاتناشقان بۇ سورۇندا دېموكراتىك سايلام ئارقىلىق ئۇيغۇر سىياسىي ئاكتىپلىرىدىن ئەكبەرجان تۇرسۇن تولۇق ئاۋاز بىلەن مەزكۇر جەمئىيەتنىڭ يېڭى رەئىسلىكىگە سايلانغان. ئۇنىڭدىن باشقا سايلامغا كېلەلمىگەن يەنە ئوتتۇز نەپەر خانىم-قىزلار تېلېفون ئارقىلىق ئاۋاز بېرىپ قوللىغان.
نەق مەيداندىكى بىر يۈز يىگىرمە نەپەر قېرىندىشىمىز ئۆزىنىڭ قوشۇلغانلىقى ھەققىدە شۇ تولۇق ئاۋاز بىلەن ماڭا ئاۋاز بەردى، شۇنىڭ بىلەن مەن بۇ قېتىملىق بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭكى رەسمىي رەئىس بولۇپ سايلىنىپ چىقتىم.
بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئەكبەرجان ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەركىزى بولغان بريۇسسېلدا ئۇيغۇر دەۋاسىنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈش مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر مىللىي ھەرىكىتىنىڭ زۆرۈر ئېھتىياجلىرىدىن بىرى سانىلىدىكەن. بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن ئىلگىرىكى زامانلاردا ئۇيغۇرلار ھەققىدە ھېچ مەلۇماتى بولمىغان بېلگىيەلىكلەر ھازىر ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقنى كۆرسىلا، بۇلار ئۇيغۇرلار دەيدىغان ھالغا كەلگەن.
بېلگىيەنىڭ پايتەختى بريۇسسېل ياۋروپانىڭكى مەركىزى دەپ قارىلىدۇ، چۈنكى بۇ يەردە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭكى پارلامېنتى، ناتونىڭ باش شتابى ۋە ئوخشىمىغان خەلقئارالىق تەشكىلاتلارنىڭكى ئورگانلىرى بار. ئوخشىمىغان ۋاقىتلاردا ياۋروپا پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلار توغرىلىق ھەر خىل كونفېرانس دەيمىز ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئېلىپ بېرىلاتتى. بىز ھەمدە بېلگىيەدىكى مۇشۇ ئوخشىمىغان پارتىيەلەر مەيلى ئوڭچى بولسۇن ياكى سولچى بولسۇن ئۇلارنىڭكى رەھبەرلىرى، ئەزالىرى بىلەن ۋە شۇ پارتىيەلەرگە يېقىن شەخسلەر بىلەن ئايرىم ئايرىم يۈزتۇرانە ۋە ياكى تور ئارقىلىق كۆرۈشۈشلەر بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭكى بۈگۈن مۇشۇ خىتاي تەرىپىدىن بېشىمىزغا كېلىۋاتقان كۈنلەرنى بۇنى ئاڭلاتقان بولدۇق. ھەمدە بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭكى، بولۇپمۇ مۇشۇ تۆت يىلدا قىلغان پائالىيەتلىرى بېلگىيەدىكى ئۇيغۇر دەۋاسىنى تېخىمۇ بىر يۇقىرىراق پەللىگە چىقىرىش ئۈچۈن زور رول ئوينىدى دەپ قارايمەن. ئەمما خەلق ئاممىسىغا قارايدىغان بولساق، مەسىلەن، بەش، ئالتە يىلنىڭكى ئالدىدىكى ۋاقىتلارغا قارايدىغان بولساق، ئۇيغۇرنىڭكى قانداق ياشاۋاتقانلىقى، ھەتتا ئۇيغۇر دەپ بىر مىللەتنىڭ بار يوقلۇقىنى بىلمەيدىغانلار ئىنتايىن كۆپ ئىدى. مەسىلەن، نامايىش قىلغان ۋاقتىمىزدا ئۇيغۇر دېسەك بىلمەيتتى. شۇنداق كۆڭلىمىز يېرىم بولاتتى. ئەمدى بۈگۈنكى كۈندە مەسىلەن نامايىش قىلىپ قالغان بولساق، يىراقتىن قارىغانلار بولسا بىزنىڭ بايرىقىمىزنى كۆرۈپ ھە بۇلار ئۇيغۇر، ھە بۇلار مۇنداق مۇنداق كۈنگە كېلىۋاتىدۇ دەپ يېنىمىزغا كېلىپ بەزىلىرى ئەھۋال سوراپ ئىلھاملاندۇرۇپ بىزنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرەتتى.
مەلۇم بولغىنىدەك بېلگىيە پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دەسلەپكى قەدەمدە ئېتىراپ قىلغان پارلامېنتلاردىن بىرىدۇر. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەركىزى بولغان بريۇسسېل يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ مۇھىم سىياسىي پائالىيەت مۇنبەرلىرىنىڭ بىرىگە ئايلانغان. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى بۇ شەھەردە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ چاقىرىقى بىلەن بەش مىڭ كىشىلىك نامايىش ئۆتكۈزۈلۈپ زور تەسىر قوزغىغانىدى. ياۋروپا ئىتتىپاقىمۇ ھازىرغا قەدەر ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قارارلارنى قوبۇل قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىغا سۈكۈت قىلمايدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ كەلمەكتە. بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ھەيئەت ئەزاسى، بريۇسسېلدىكى ئۇيغۇر سىياسىي ئاكتىپلىرىدىن ئىبراھىم ئىسمائىلنىڭ بايان قىلىشىچە، بۇ قېتىمقى سايلام ئۇزۇن مەزگىللەردىن بۇيان بريۇسسېلدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئاڭلىتىش يولىدا زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كەلگەن مەزكۇر تەشكىلات ئۈچۈن مۇۋاپىق نامزات ھېسابلانغان بىر شەخس رەئىسلىككە سايلانغان مۇۋەپپەقىيەتلىك سايلام بولغان.
بىزنىڭ مۇشۇ يىگىرمە بىرىنچى ئۆكتەبىردە بېلگىيەدە ئۆتكۈزگەن سايلىمىز ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ياخشى بولدى. شۇ سايلام جەريانىدا كۆپچىلىكنىڭ بىردەك قوشۇلۇشى بىلەن ئەكبەرنى رەئىسلىككە سايلىدۇق، بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى بولۇشقا. مەن بۇ ئەكبەرنى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن باشلاپ بىلىمەن. مەن كەلگەندىن بېرى بۇ ئەكبەر بىلەن بىللە ياخشى ئۆتىمىز. شۇنىڭدىن تا ھازىرغىچە ۋەتەن، مىللەت ئۈچۈن ئىشلىرىنى تاشلاپ، ئائىلە ئىشلىرىنى تاشلاپ، جان كۆيدۈرۈپ، ۋەتەن خەلق ئۈچۈن بەك خىزمەت قىلىدىغان نامايىشلاردا ياۋروپا پارلامېنتىدىكى رەھبەرلەر بىلەن بېلگىيەنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى قاتارلىق ئورۇنلار بىلەن كۆرۈشۈش، مىللەت ئۈچۈن، ۋەتەن ئۈچۈن، خەلق ئۈچۈن بىر ئىشنى قىلىش ئۈچۈن بەك كۆپ ئەجىر سىڭدۈرگەن بىر دوستىمىز. شۇڭا بۇ ئەكبەرنىڭكى بۇداقى رەئىس بولغانلىقىنى مەنمۇ چىن كۆڭلۈمدىن قۇتلۇقلايمەن، خوش بولدۇم، ناھايىتى مۇۋاپىق، ياخشى دەپ قارايمەن.

بېلگىيەدىكى قېرىنداشلاردىن باشقا گېرمانىيەدىن ھەم فرانسىيەدىن بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىز كېلىپ بۇ پائالىيەتكە قاتناشتى ئەمدى مەن بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئالدىنقى ئون بەش يىل بۇ ۋەزىپىنى ئاتقۇردۇم ھەم بۇ ئون بەش يىلنىڭ ئىچىدە ئەلۋەتتە كۆپ ئىشلارنى قىلدۇق بۇ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە بولۇۋاتقان ئىشلارنى بېلگىيە پۇقرالىرىغا بۇنى يەتكۈزۈش ئاشۇنداق ئىشلارنى جىق ئۆتكەزدۇق ھەم يېڭى رەئىس بولۇپ ئەكبەر تۇرسۇن سايلاندى ھەممىسى بىر ئاۋاز بىلەن ئۇنى سايلىدۇق ئەمدى ئەكبەر تۇرسۇنغا بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىلەرگە كۆتۈرۈشكە ئالاقىدار مەلۇماتلاردا بايان قىلىنىشىچە بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى قىسقا مۇددەت ئىچىدە ئۆزلىرىنىڭ يېڭى ئىدارە ھەيئىتىنى تەسىس قىلىپ پايتەخت بىريۇسسېلدا ئۇيغۇر مىللىي دەۋاسىنى تېخىمۇ كەڭ قانات يايدۇرۇشنىڭ پىلان پروگراممىلىرىنى تۈزۈپ چىقىدىكەن. ۋەتىنىمىز ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىشىچە كۆپرەك ئىش قىلىشقا تىرىشىمىز.
يىگىرمە ئىككىنچى ئۆكتەبىر يەكشەنبە كۈنى تۈركىيەنىڭ ئانتاليا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن تايلاندچە جامبازلىق مۇسابىقىسىگە قاتناشقان بەش نەپەر ئۇيغۇر مۇسابىقىدە رەقىبلىرىنى يۇقىرى نومۇر بىلەن يېڭىپ يۇقىرى نەتىجىگە ئېرىشكەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر.
تۈركىيەنىڭ ئانتاليا شەھىرىدە يىگىرمە ئىككىنچى ئۆكتەبىر يەكشەنبە كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن قورقۇنچلۇق جەڭ كېچىسى نامىدىكى تايلاندچە جامبازلىق مۇسابىقىسىگە ئىستانبۇلدا چېنىقىۋاتقان ئۇيغۇر ياشلاردىن خالىد ئاتامان، ئەمرۇللا ئەخمەت، سەمەت تەۋەككۈل ۋە مۇھەممەد سالىھ قاتارلىق بەش نەپەر ئۇيغۇر ماھىرى قاتنىشىپ، رەقىبلىرىنى يۇقىرى نومۇر بىلەن يېڭىپ ئالقىشقا ئېرىشتى. بۇ مۇسابىقىگە ئەزەربەيجان، ئىران، سۇدان قاتارلىق كۆپ ساندا دۆلەتلەرنىڭ ماھىرلىرى قاتناشقان بولۇپ، ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن بەش نەپەر ياش قاتناشتى. مۇسابىقىدە مەزكۇر بەش نەپەر ئۇيغۇر ماھىردىن ئۈچ نەپىرى ئۇتۇق قازاندى ۋە ئالتۇن ھەللىك كەمەرگە ئېرىشتى. ئىستانبۇلدىكى ئاتامان جامبازلىق كۇلۇبىنىڭ مەشقاۋۇلى، شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستان تەنتەربىيە ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خالىد ئاتامان يەتمىش ئۈچ كىلوگىراملىقلار بويىچە مۇسابىقىگە چۈشۈپ، سۇدانلىق رەقىبى ئەخمەت مۇھەممەدنى بىرىنچى مەيداندىلا مەغلۇپ قىلىپ غەلىبە قازاندى. ئەسلىدە بۇ مۇسابىقە ئۈچ مىنۇتتىن ئۈچ قېتىم ئوينىلىدىغان مۇسابىقە بولۇپ، خالىد ئاتامان رەقىبىنى بىرىنچى مەيدان تۈگىمەستىنلا مۇشتلاپ يەرگە يىقىتتى ۋە غەلىبە قازاندى. مۇسابىقىدە ئاتامان جامبازلىق كۇلۇبىدىكى مۇھەممەتسالىھ قاتارلىق ئىككى ئۆسمۈر ماھىر چۈشۈپ،

خالىد ئاتاماننىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ مۇسابىقە تايلاندچە مۇئاي تاي ناملىق جامبازلىق تۈرى بولۇپ بۇ مۇسابىقە تۈرىگە ئىلگىرى بەش ئالتە قېتىم مۇسابىقىگە قاتناشقان تەجرىبىلىك ماھىرلار قاتنىشالايدىكەن بۇ قېتىمدىكى مۇسابىقە مۇئاي تاي مۇسابىقىسى تايلاندنىڭ مۇئاي تاي مۇسابىقىسى بۇ پروفېسسىيونال خەلقئارالىق چوڭ مۇسابىقە بۇ مۇسابىقە ئەڭ تۆۋەن بولغان چاغدا مۇشۇنداق پروفېسسىيونال ئالتە بەش مۇسابىقە ئوينىغان تەجرىبىلىك ئادەملا قاتنىشالايدۇ. ئۇيغۇرلاردىن بەش كىشى قاتناشتى، ئىككىسى كىچىك، ئۈچى چوڭ. ئۈچ چوڭى يەنە خەلقئارالىق چوڭ ھېلىقى تېلې تېۋە سپور يەنە ھەر دۆلەتتىن كۆرەلەيدىغان جانلى يايىندا قاتناشتى ئۈچەيلەن. ئىككىيلەن ئالت ماچ دەپ قويدى، ماۋۇ ئۇمۇ پروفېسسىيونال مۇشۇ نېمىدە يەنە. يۇتۇپتا چىقىۋېرىدۇ ئاشۇ قانالدا ئۇلارمۇ ناھايتى ياخشى نەتىجە ئالدى كىچىكلەرمۇ بىرىنچى بولدى چوڭلاردىن ئىككىيلەن قازاندۇق بىرەيلەن تەڭ بوپ قالدى ئۇيغۇر بايرىقىمىزنى ۋە تۈرك بايرىقىنى چىقىرىپ ئاشەدە پۈتۈن ھەر دۆلەتتىن كەلگەن ئادەملەرنىڭ ھەممىسى ناھايتى ھۆرمەتلەپ ھەم خەلقلەرنىڭ ئالدىدا ناھايتى ياخشى ئالقىشقا ئېرىشتى خالىد ئاتامان بۇ مۇسابىقىگە قاتنىشىشتىكى مەقسىتىنىڭ ئۇيغۇر ماھىرلارنىڭ تالانتى ۋە جاسارىتىنى سىناپ بېقىش ۋە ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
بۇ مۇسابىقىگە قاتنىشىشتىكى مەقسىتىمىز سپورتچى قېرىنداشلارنىڭ ئۆزىنىڭكى تالانتىنىڭ ۋە جەڭگىۋارلىقىنى ۋە جاسارىتىنى يۇقىرى دەرىجىدە سىناپ بېقىش ھەم ئۇنىڭ ئۈستىگە بىز ئۆزىمىزنىڭكى بايرىقىنى ۋە ئۆزىمىزنىڭكى ئۇيغۇر بىر مىللەتنىڭكى كۈچلۈك بىر ئىرادە بىلەن ئانداق يۇقىرى يەرگە چىقىشقا تىرىشىۋاتقان مۇسابىقىگە قاتناشقاندىن كېيىن ئۆزىمىزنىڭ ئارتۇقچىلىقى ۋە كەمچىلىكىنى كۆرۈپ تېخىمۇ بەك ئىلغار خەلقئارالىق چوڭ مۇسابىقىلاردا يەنى مەيدانلاردا ئۆزىمىزنىڭ بايرىقى ۋە ئۆزىمىزنىڭكى خەلقئارالىق بىر چوڭ چوڭ دۆلەت ئاتلاپ تۇرۇپ چوڭ چوڭ مۇسابىقىغا چۈشۈش ئارزۇيىمىز بار ئاللا ياردەم قىلسا. ئە ئۇتۇپ چىققانلارنىڭ ھەممىسى لوڭقا ماداليون ئالدى ئە چوڭ ماداليون ئالدى. مېنىڭكى مۇسابىقە ما سەل چوڭ مۇسابىقە بولغاندىن كېيىن مېنىڭ كەمەر ۋە ما لوڭقا ئالدىم. ئاشۇنداق قىلىپ شۇ ئاللاھنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىدا ناھايتى ياخشى ساغبۇل ئاياغلىشىپ قايتتۇق. ئاۋازىم ناھايتى بەك ياخشى چىقمايتتى چۇ ۋارقىراۋېرىپ بالىلارغا ئە ئۇرە ئۇرە دەپ شۇ.
بىز يەنە پىكىر قاراشلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن مۇسابىقىدە ئىرانلىق رەقىبىنى يېڭىپ ئۇتۇق قازانغان ئەمرۇللا ئەخمەت ئىسىملىك ئۇيغۇر ياش بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئەمرۇللا ئەخمەت ئۆزىنىڭ ئەسلى بورتالا شەھىرىدىن ئىكەنلىكىنى ئون يىلدىن بۇيان تۈركىيەدە ياشاۋاتقانلىقىنى بەش يىلدىن بۇيان جامبازلىق ساھەسىدە ئىشتىن سىرت مەشىق قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئۇ بۇ قېتىمقى مۇسابىقىگە قاتنىشىپ رەقىبىنى يېڭىپ چىققانلىقىنى تەكىتلىدى مەن ۋەتىنىمىزنىڭكى بورتالاش شەھىرىدىن تۈركىيەگە كەلگىنىمگە ئون يىل بولۇپ قالدى مىشەدە ياشاۋاتىمەن مۇسابىقىگە قاتنىشىش ئۈچۈن بىز ئىستانبۇلدىن سەككىز يۈز توققۇز كىلومېتىردەك ئون ئىككى سائەتلىك يولنى بېسىپ ئانتالىيەگە كەلدۇق بۇ يەردە چارچىغان بولساقمۇ شۇ مۇسابىقىلەردە ئېغىر داربىلەرنى ئالغان بولساقمۇ يەنىلا بىزنىڭكى كەيپىياتىمىزنىڭكى روھىمىزنىڭكى ناھايتى جۇشقۇن

ئۇيغۇرلار ۋە كۆك بايراقنى تونۇشتۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر مىللىتىگە تۆھپە قوشۇش ئارزۇسى بارلىقىنى بىلدۈردى.
ئىنشائاللا بۇنىڭدىن كېيىنمۇ تېخىمۇ تىرىشىپ، تېخىمۇ ياخشى تەييارلىقلارنى قىلىپ، چوڭ مەيدانلارغا چىقىپ، ئۆزىمىزنىڭكى كۆك بايرىقىمىزنى چوڭ سەھنىلەردە تونۇتۇپ، ئۇيغۇر خەلقىگە، مىللىتىگە بولغان ئازراق بولسىمۇ بىر تۆھپىمىزنى قوشسامكەن دەيمەن. ئەمىرۇللا ئەخمەت بۇ مۇسابىقىدە ئېرىشكەن مۇكاپاتنىڭ قىممىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى.
گەرچە بۇ ئورگانىزم چوڭ بىر مۇكاپاتلارنى بېرىپ كەتمىگەن بولسىمۇ، لوڭقىلارنى بېرىپ مۇشۇ خەلقئارالىق مۇسابىقىگە چۈشىدىغان ئىجازەتنامىلەرنى بىزگە چىقارغان بولدى، تۈركىيەدە توققۇز كان دەيدۇ، توققۇز يىلدا چىقىدىغان شۇ ئىجازەتنامىنى بىزگە مۇشۇ قېتىم مۇشۇ مۇسابىقىدا. بىزگە شۇنى چىقىرىپ بەردى. بىزنى زىيارەت قىلغانلىقىڭلارغا. ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغىمۇ رەھمەت. تۈركىيەدىكى بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى يېقىندىن قوللاپ كېلىۋاتقان پارتىيەلەرنىڭ بىرى بولۇپ، مەزكۇر پارتىيەنىڭ رەئىسى مۇستافا دەستىچى ئەپەندى يېقىندا ئېچىلغان ئون ئىككىنچى نۆۋەتلىك ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىك ۋە مۇستەقىللىق كۈرىشىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىزلەر. تۈركىيەدىكى بىر قىسىم ئاساسلىق پارتىيەلەرنىڭ قۇرۇلتاي ۋە يىغىنلىرىدا ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتى، جۈملىدىن ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەسىلىلەر دائىملىق كۈن تەرتىپ تارماقلىرىدىن ئورۇن ئېلىپ كەلمەكتە. تۈركىيەدىكى ئاساسلىق ئۆكتىچى پارتىيەلەردىن بىرى بولغان بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ قۇرۇلتىيىدىمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسى ئالاھىدە تىلغا ئېلىندى. بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى رەئىسى مۇستافا دەستىچى يىگىرمە ئىككىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلگەن ئون ئىككىنچى نۆۋەتلىك ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىدا سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتكەندە، شەرقىي تۈركىستان زېمىنىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىكەنلىكىنى، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ چوقۇم مۇستەقىللىققا ئېرىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ تۆت يىلدا بىر قېتىم چاقىرىلىدىغان ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنىڭ ئون ئىككىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىدا تۈركىيەنىڭ سەكسەن بىر ۋىلايىتىدىن مىڭلىغان ۋەكىل قاتناشتى. يىغىنغا ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلخەمەت ئەپەندى، باشقۇرۇش ھەيئەت ئەزاسى ئەلى ئەكبەر نۇرلا ئەپەندى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندى، شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى دوكتور ئابدۇلكېرىم بۇغرا ۋە قەيسەرىدىن كەلگەن ئۇيغۇرلارمۇ ئىشتىراك قىلدى. بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئۈچىنچى يىلى قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان سىياسىي پارتىيە بولۇپ، بۇ قۇرۇلتايدىمۇ ئالاھىدە ئورۇن بېرىلدى. ئون مىڭ كىشىلىك قۇرۇلتاي زالىنىڭ تېمىغا باشقا تۈركىي خەلقلەرنىڭ بايرىقى قاتارىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق، كۆك بايرىغىمۇ ئېسىلغان بولۇپ، بايراقنىڭ يېنىغا شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى پارتىيىمىزنىڭمۇ دەۋاسىدۇر دېگەن شوئار ئېسىلغان. گۈلدۈراس ئالقىش ساداسى ئىچىدە باشلانغان مۇراسىمدا ئالدى بىلەن بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى رەئىسى مۇستافا دەستىچى ئەپەندى ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقاندىن كېيىن، شەرقىي تۈركىستان زېمىنىنىڭ ئىگىسىنىڭ،

خىتاينىڭ ئىشغالى ئاستىدا تۇرماقتا. خىتايدىن بۇنىڭ ھېسابى سورىلىدۇ. شەرقىي تۈركىستان چوقۇم مۇستەقىل بولىدۇ. شەرقىي تۈركىستانلىقلار بىر ئەسىردىن بۇيان مۇستەقىللىق كۈرىشى ئېلىپ بارماقتا. ئۇلار بۈگۈنكى كۈندە ئېغىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئاسسىمىلياتسىيەگە ئۇچرىماقتا. بىز بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ ئەركىنلىك ۋە مۇستەقىللىق كۈرىشىنى قوللاپ قۇۋەتلەيدىغانلىقىمىزنى، ھەر دائىم ئۇلارنىڭ يېنىدا بولىدىغانلىقىمىزنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىمەكچىمەن. بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ ئون ئىككىنچى نۆۋەتلىك ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىدا قۇرۇلتاي ئەھلىگە تۈركىيەدىكى داڭلىق سەنئەتچىلەر كونسېرت بەردى. بىر قانچە مىڭ كىشى قاتناشقان يىغىندا ئۇيغۇرلار قوللىرىدا كۆك بايراقنى لەپىلدىتىپ، ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرغاندىن سىرت، بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. مەركىزى ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلخەمەت ئەپەندى يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ رەئىسى مۇستافا دەستىچى ئەپەندىنىڭ نۆۋەتتىكى دۇنيا مەسىلىلىرى توغرىسىدا توختالغاندا ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتىنى تەكىتلىشىنىڭ زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى، مەزكۇر پارتىيەنىڭ ئوتتۇز يىلدىن بۇيان ئىزچىل ھالدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى ئالاھىدە قوللاپ كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. مەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا ۋاكالىتەن بۇ قېتىمقى قۇرۇلتايغا قاتناشتىم. مەزكۇر پارتىيە قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ بىرى. مەزكۇر پارتىيەنىڭ سابىق قۇرغۇچى رەئىسى مەرھۇم مۇھسىن يازىچىئوغلۇ ھايات ۋاقتىدا رەئىسىمىز دولقۇن ئەيسا بىلەنمۇ كۆرۈشكەن. بارىن قىرغىنچىلىقى ۋە غۇلجا قەتلىئامىنى كۆپ قېتىم تۈركىيە پارلامېنتىدا ئوتتۇرىغا قويغان. بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى نۆۋەتتە ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭكى ئىتتىپاقدىشى. شۇڭا بۈگۈنكى قۇرۇلتايدا مۇستافا دەستىچى ئەپەندىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىشى ناھايىتى ئەھمىيەتلىك. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۈگۈنكى قۇرۇلتاي بىر قانچە تېلېۋىزىيە تەرىپىدىن نەق مەيداندا تارقىتىلدى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكەنلىكىنى، يەنە بىر قېتىم تۈرك خەلقىنىڭ سەمىگە سېلىپ قويغانلىقىنى تېخىمۇ ئەھمىيەتلىك دەپ قارايمەن. تۈركىيەدە مىللەتپەرۋەرلىك ئىدىيىسىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىدىن ئايرىلىپ چىققان مۇھسىن يازىچى ئوغلى باشچىلىقىدىكى بەش نەپەر پارلامېنت ئەزاسى تەرىپىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئۈچىنچى يىلى بىرىنجى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى قۇرۇلغان پارتىيەدۇر. مەزكۇر پارتىيەنىڭ قۇرغۇچىسى مۇھسىن يازىچىئوغلى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئايروپىلان قازاسىدا ۋاپات بولغان ئىدى. قۇرۇلتايغا ئىشتىراك قىلغان ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلخەمەت قاراخان ئەپەندى بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ تۈركىيەدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئىزچىل ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقان بىر پارتىيە ئىكەنلىكىنى شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ پۈتۈن پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. مەزكۇر قۇرۇلتايدا بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ رەئىسى مۇستافا دەستىجى ئەپەندىم شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭكى بۇرۇنراق خىتاي قىرغىنچىلىقىدىن قۇتۇلۇپ، ئۆزلىرىنىڭ مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان دۆلىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىگە تىلەكداشلىق بىلدۈردى. گەرچە بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى تۈركىيەدە كۆپ ئاۋازغا ئېرىشەلمىگەن كىچىك بىر پارتىيە بولسىمۇ، ھازىر تۈركىيە ھۆكۈمىتى بىلەن ئىتتىپاقداش بىر پارتىيە بولۇپ، قۇرۇلغان كۈندىن باشلاپ، مەيلى مەرھۇم رەئىس مۇھسىن يازىجىئوغلى بولسۇن ياكى مەيلى ھازىرقى رەئىس مۇستافا دەستىجى ئەپەندى بولسۇن، ئۇيغۇرلارنى ئىزچىل قوللاپ كەلگەنىدى. بۇنىڭ تىپىك مىسالى سۈپىتىدە، مەزكۇر پارتىيەنىڭ بۇ قېتىمقى قۇرۇلتىيىدا ئۇيغۇر مەسىلىسى تىلغا ئېلىنىپ قالماستىن، تۈركىيە، شىمالىي سىپرۇس، كەركۈك، تۈركمەن بايراقلىرى بىلەن بىرگە ناھايىتى چوڭ شەرقىي تۈركىستان بايرىقىمۇ بىرگە ئېسىلغان. بىز ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپى ۋە شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقپى بىرلىكتە بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشنى تەلەپ قىلىپ، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا مۇناسىۋەتلىك دوكلاتلارنى سۇنغان ئىدۇق. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن يېقىنقى يىللاردىن بېرى بۇ پارتىيە خىتاينىڭكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان قىرغىنچىلىقنى قاتتىق ئەيىبلەپ ۋە تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان بۇ قىرغىنچىلىققا سۈكۈت قىلماسلىققا چاقىرغان ئىدى. مانا مۇشۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى تۈركىيەدە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بىر پارتىيەدۇر. قۇرۇلتايدا مۇستافا دەستىچى ئەپەندى قايتا بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ رەئىسى بولۇپ سايلانغان. بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى قۇرۇلغان كۈندىن باشلاپ تۈركىي مىللەتلەرنىڭ مەسىلىلىرىگە، بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ كەلمەكتە. جازا لاگېرلىرى مەسىلىسى چىققاندىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدا ۋە ئۆز پارتىيەسىدە كۆپ قېتىم مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى چاقىرىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئوتتۇرىغا قويۇش بىلەن بىرلىكتە، ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىگە ئىزچىل ھالدا قاتنىشىپ كەلمەكتە. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى